ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ئىجتىمائىي مەلۇماتلار شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىن مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارى مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئېزىز تەييارلىغان. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىيو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر!
نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئون ئىككىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، بايتدانىس گۇرۇھىنىڭ ئامېرىكا تەۋەسىدىكى باش تارماق شىركىتىنىڭ سابىق ئىجرائىيە ئەمەلدارى يۈ يىنتاۋ يېقىندا سان فرانسىسكو شەھەرلىك سوتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بايتدانىس ئارقىلىق دۇنيا مىقياسىدا جاسۇسلۇق قىلغانلىقىنى پاش قىلغان. بايتدانىس گۇرۇھى بولسا ئامېرىكا تەۋەسىدە كەڭ ئومۇملاشقان تىك توكنىڭ ئانا شىركىتى ھېسابلىنىدۇ. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، يۈ يىنتاۋ ئۆزى ئىشلەۋاتقان شىركەتنىڭ خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ جاسۇسلۇق قورالى بولۇپ قالغانلىقىنى تەنقىدلىگەن ھەمدە بۇنىڭ قانۇنسىز قىلمىش ئىكەنلىكىنى ئېيتقاندىن كېيىن ئىشتىن بوشىتىلغان. ئۇنىڭ سوتتا بىلدۈرۈشىچە، بايتدانىس گۇرۇھىنىڭ بېيجىڭدا كومىتېت ناملىق مەخسۇس ئىشخانىسى بولۇپ، ئۇنىڭ ئەزالىرى پۈتۈنلەي خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئەزالىرىدىن تەشكىل تاپقان. ئۇلارنىڭ ۋەزىپىسى بايتدانىس شىركىتىنىڭ ئەپلىرىنى نازارەت قىلىش، كوممۇنىستىك قىممەت قارىشىنى مۇشۇ ئەپلەردە جارى قىلدۇرۇش قاتارلىق مەزمۇنلارنى تەشكىل قىلغان. ئۇ سوتتا بۇ ھەقتە گۇۋاھلىق بېرىپ، مەزكۇر كومىتېتنىڭ ئەزالىرى بايتدانىس گۇرۇھىنىڭ بارلىق ساندانلىرىغا، جۈملىدىن ئامېرىكىدىكى ساندانلارنىڭ ئۇچۇرلىرىغا خالىغان ۋاقىتتا چىقالايدۇ، دېگەن. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى مارتتا تىكتوكنىڭ ئىجرائىيە ئەمەلدارى جۇ شوزى ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىدا گۇۋاھلىق بەرگەندە، ھېچقانداق ھۆكۈمەت ئورگىنى بىزنىڭ ساندانلىرىمىزغا كىرەلمەيدۇ، دېگەن. شۇنىڭدەك ئۇيغۇرلارنىڭ قىرغىنچىلىققا ئۇچرىشى ھەققىدىكى سوئال قايتا-قايتا سورالغان بولسىمۇ، گەپ يورغىلىتىپ جاۋاب بېرىشتىن ئۆزىنى ئەپقاچقان ئىدى.

خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ما شىڭرۇي ۋە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز ئوتتۇرا ئاسىيا رايونى بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە مەدەنىيەت ئالاقىسىنى كۈچەيتىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە، مەزكۇر ئىنستىتۇتتا ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىلاردىن نۆۋەتتە ئىجرا بولۇۋاتقان بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ ئوڭۇشلۇق داۋام قىلىشىغا، شۇنىڭدەك خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق قۇرۇلۇشىغا يېقىندىن كۈچ چىقىرىشنى تەلەپ قىلغان. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ رەھبەرلىرى مۇشۇ ھەپتە خىتاينىڭ شيەن شەھىرىدە كوللېكتىپ ئۇچرىشىشى ئالدىدا ئوتتۇرىغا چىققان بىر مەيدان ئىنكاس دەپ قارالماقتا خەۋەرلەردە مەلۇم بولۇشىچە بۇ قېتىمقى خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ شيەن ئۇچرىشىشىدا خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا ئەللىرى ئوتتۇرىسىدىكى سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ئالاقىلارنىڭ تېخىمۇ كۈچەيتىلىدىغانلىقى ئالغا سۈرۈلمەكتە بولۇپمۇ خىتاي بىلەن غەرب دۇنياسىنىڭ ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي جەھەتتىكى يىرىكلىشىشى يۇقىرى پەللىگە چىقىۋاتقاندا ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىنىڭ خىتاي ئۈچۈن تېخىمۇ زور قىممەتكە ئىگە بولۇشى يەنىمۇ ئايدىڭلاشماقتا ئىكەن ما شىڭرۇينىڭ بۇ قېتىم ئۈرۈمچىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ئىقتىسادىي ھەمكارلىق ئىنستىتۇتىدا قىلغان سۆزلىرىمۇ ئاساسىي جەھەتتىن خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا قاراتقان يېڭى ئىستراتېگىيىسىنى چۆرىدىگەن مەزمۇنلارنى تەشكىل تاپقان

ئىكەن.
رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئون بەشىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئاپرېل ئېيىدىمۇ خىتاينىڭ سانائەت ئىشلەپچىقىرىش ۋە سېتىش رېكورتى ئىزچىل تۈردە مۆلچەردىكىدىن تۆۋەن سەۋىيەدە بولغان. بۇنىڭ بىلەن ئىككىنچى پەسىللىك ئەسلىگە كەلتۈرۈش پىلانىنىڭ ئەمەلگە ئاشمىغانلىقى رەسمىي ھالدا ئاشكارا بولغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۆي-مۈلۈك بازىرىدىكى تۆۋەنلەش يۈزلىنىشىدىمۇ ھېچقانداق ياخشىلىنىش كۆرۈلمىگەن. خىتاي دۆلەتلىك ئىستاتىستىكا ئىدارىسى ئون بەشىنچى ماي كۈنى ئېلان قىلغان دوكلاتتا، خىتاينىڭ ئاپرېل ئېيىدىكى سانائەت ئىشلەپچىقىرىشى بەش پىرسەنتتىن ئاشقان بولسىمۇ، مۆلچەردىكى ئون بىر پىرسەنتنىڭ يېرىمىغا يېتەلىگەن. بۇنىڭغا ماس ھالدا پارچە سېتىش، مۇقىم مۈلۈككە مەبلەغ سېلىش قاتارلىق ساھەلەرمۇ مۆلچەردىكى سانغا يېتەلمىگەن. ئامېرىكا بانكىسىنىڭ مۇتەخەسسىسلىرىدىن ۋېنى ۋۇ بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، خىتاينىڭ ئەسلىگە كېلىش سۈرئىتىگە قارايدىغان بولساق، ئۆتكەن يىلدىكىگە قارىغاندا ئىلگىرىلەش بولدى. ئەمما بۇ ھال بازار ئېھتىياجىغا ۋە مەبلەغ سالغۇچىلارنىڭ كۈتكەن نىشانىغا زادى قانچىلىك يېقىن كېلەلىگەنلىكىگە ھازىر بىر نەرسە دېيىش قىيىن، دېگەن. نۆۋەتتە خىتاي ئىقتىسادىنىڭ تۆۋەنلىشىدە پاي چېكى بازىرىنىڭ چۆكۈشى، مائاش ۋە خىزمەت مۇقىملىقىنىڭ ئەسلىگە كېلىشى دېگەندەك ساھەلەردىمۇ ئېغىر مەسىلىلەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقى مەلۇم. سى ئەن بى سىنىڭ ئون ئالتىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ھازىر خىتايدىكى ياشلارنىڭ ئىشسىزلىق نىسبىتى يىگىرمە پىرسەنتتىن ئېشىپ كەتكەن بولۇپ، بۇ سانلىق مەلۇمات ئون ئالتە ياشتىن يىگىرمە تۆت ياشقىچە بولغانلارغا قارىتىلغان. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئالىي مەكتەپلەرنى پۈتتۈرىدىغانلارنىڭ جەمئىيەتكە چىقىدىغان ۋاقتى ئاز قالغانلىقتىن، بۇ ساننىڭ يېقىن ئارىدا تېزدىن ئاشىدىغانلىقىمۇ ئېھتىمالغا يېقىن ئىشكەن. تېخىمۇ مۇھىمى، بۇنچە كۆپ ياشلارنىڭ ئىشسىز قېلىشى خىتاينىڭ سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مۇقىملىقى ئۈچۈنمۇ بىر چوڭ باش ئاغرىقى دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم.
خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى شىنخۇا تورىنىڭ ئون بەشىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە خىتاي سۇ ئىشلىرى مىنىستىرلىكى ئېلان قىلغان چوڭ تىپتىكى سۇ قۇرۇلۇشى تۈرلىرى ئىچىدە يەكەن ناھىيەسىدىكى ئارتاش سۇ ئامبىرى ئورۇن ئالغان خىتاي ئاخباراتلىرى بۇ ھەقتە بەس بەستە خەۋەر بەرگەن ھەمدە بۇنى شىنجاڭدىكى سەنشيا قۇرۇلۇشى دەپ ئاتىغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ئارتاش سۇ ئىنشائات سىستېمىسى زەرەپشان دەرياسىنىڭ باش ئېقىمىغا سېلىنغان بولۇپ، ئون يىللىق قۇرۇلۇش جەريانىدا ئىلگىرى كېيىن بولۇپ ئون مىليارد سوم، تەخمىنەن بىر يېرىم مىليارد ئامېرىكا دوللىرى سەرپ قىلىنغان. ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئەڭ زور سۇ ئىنشائاتى بولغان بۇ قۇرۇلۇش ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ قۇرۇلۇشنىڭ زەرەپشان يەنى يەكەن دەرياسى ۋادىسىدىكى ئالتە مىليون كىشىنىڭ ھاياتىنى قامداپ كەلكۈن ۋە قۇرغاقچىلىق ئاپەتلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا زور رول ئوينىغانلىقى تەكىتلەنگەن شۇ ئارقىلىق بۇ ھالنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدا ۋۇجۇدقا چىقارغان بىر تۈرلۈك غەمخورلۇق خىزمەتلىرى قاتارىدا ئالاھىدە مەدھىيلەنگەن. ئەمما خىتاي باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئارىتاش سۇ ئىنشائاتى قۇرۇلۇشى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئاۋغۇستتا ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن ۋاقىتتا ئالتە يۈرۈش سۇ ئېلېكتر ستانسىسىنى تورلاشتۇرۇپ توك تارقىتىشنى باشلىغان شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇنىڭ سۇنى بىكارغا ئېقىتىۋەتمەسلىك ئەكسىچە ئۇنىڭدىن ئۈنۈم قازىنىشتەك جانلىق پايدىلىنىش ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن ھالبۇكى، بۇ سۇ ئىنشائاتى قۇرۇلۇشىدىن تارقىتىلغان توكنىڭ قەيەرنى تەمىن ئەتكەنلىكى ئېيتىلمىغان. بۇ ھال خىتاي ھۆكۈمىتى ئون بەشىنچى ماي كۈنى ئېلان قىلغان بۇ يىل ئۈچىنچى ئايغا قەدەر شىنجاڭ رايونىدىن ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە توشۇلغان توك مىقدارى ئالتە يۈز قىرىق بەش مىليارد كىلوۋاتتىن ئاشتى دېگەن خەۋەرنى ئەسلىتىدۇ. خەۋەردە، بۇ توك بىلەن پۈتۈن خىتايدىكى بىر يېرىم مىليارد خىتاي پۇقراسىنى ئىككى يۈز كۈن تەمىن ئېتىشكە بولىدىغانلىقى ئېيتىلغان ئىدى. خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدىكى نېفىت بۇرغىلاش ۋە ئۇيغۇر دىيارىغا غايەت زور ساندا ئاھالە كۆچۈرۈش قاتارلىق زور قۇرۇلۇشلاردا ئىزچىل زور مىقداردىكى سۇغا ئېھتىياجلىق بولۇپ كەلگەن ئىدى بۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇر دىيارىدا سۇ ھەممىنىڭ ئاساسى بولۇشتەك رېئاللىق تېخىمۇ مۇستەھكەم ئورۇن ئالغان شۇ سەۋەبتىنمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقنىڭ سۈيىنى غەربكە يۆتكەش شىمالنىڭ سۈيىنى جەنۇبقا يۆتكەش دېگەندەك قۇرۇلۇش لايىھەلىرى ئوتتۇرىغا چىققان ئىدى ئۇيغۇر دىيارىدا سۇ بايلىقىنىڭ بۇنچە زور ۋە كۆپ قىرلىق ئەھمىيىتى تۈپەيلىدىن ئارتاش سۇ ئىنشائاتى قۇرۇلۇشىنىڭ ئۇيغۇرلارغا بەخت يارىتىش قۇرۇلۇشى ياكى خىتايغا بەخت يارىتىش قۇرۇلۇشى ئىكەنلىكى ھەققىدە تۈرلۈك تەخمىنلەر ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقى مەلۇم ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئاپرېلدا ياپونىيە پارلامېنتىنىڭ ئەزالىقىغا سايلانغان ئۇيغۇر قىزى ئارفىيە ئېرى يېقىندا ئاكسىيوس تورىنىڭ مەخسۇس مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى. زىيارەت جەريانىدا ئارفىيە ئۇيغۇرلار ئۆز يۇرتىدا قىرغىنچىلىققا ۋە باستۇرۇشلارغا ئۇچراۋاتقاندا چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي، ئىقتىساد ۋە باشقا ساھەلەردە ئۆزىگە تۇشلۇق ئۇتۇق قازىنىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى. ئاكسىيوس تورىنىڭ ئون ئالتىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئۇ بۇ قېتىمقى زىيارەت جەريانىدا بىز ھازىر قىرغىنچىلىقنىڭ قۇربانى بولۇۋاتىمىز، ئەمما بىزنىڭ ئۇتۇق قازىنىشقا، شۇنىڭدەك گۈللەپ ياشناشقا لاياقەتلىك بىر خەلق ئىكەنلىكىمىزنى ئۆز خىزمىتىم ئارقىلىق نامايان قىلىپ بەرسەمكەن دېگەن ئۈمىدتىمەن، دېگەن. گەرچە ئارفىيەنىڭ ياپونىيە پارلامېنتىدىكى ۋەزىپىسى بىۋاسىتە ھالدا ئۇيغۇرلارغا باغلىنىشلىق بولمىسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ بالىلار پاراۋانلىقى، تۈرلۈك ئاپەتلەرگە تاقابىل تۇرۇش قاتارلىق ساھەلەردىكى بىجانىدىل خىزمەتلىرى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭمۇ يۇقىرى دەرىجىدىكى سىياسىي ساھەدە مۇۋەپپەقىيەتلىك خىزمەت قىلالايدىغانلىقىنى نامايان قىلغانلىقى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشكەن. ئارفىيە ئەرى ياپونىيەدە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ھەمدە ياپونىيە سىياسىي ساھەسىگە كىرگەن تۇنجى ئۇيغۇر ھېسابلىنىدۇ. مەلۇم بولۇشىچە ياپونىيە تەۋەسىدە تەخمىنەن ئىككى مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر ياشىماقتا ئىكەن.
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.

تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر. ئون بەشىنچى ماي كۈنى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى دۇنيانىڭ ئۆتكەن بىر يىل ئىچىدىكى دىنىي ئەركىنلىك ۋەزىيىتى باھالاپ چىقىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك دوكلاتىنى ئېلان قىلغان ئىككى يۈزگە يېقىن دۆلەت ۋە رايوننىڭ دىنىي ئەركىنلىك ۋەزىيىتىگە ئەتراپلىق باھا بېرىلگەن بۇ دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىشى مۇناسىۋىتى بىلەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەنتونى بلىنكېن ئاخبارات يىغىنى ئۆتكۈزگەن

جاۋابكارلىقنى سۈرۈشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە ئاخىرىدا ھەممە ئادەم دىن ياكى ئېتىقاد ئەركىنلىكىدىن ئورتاق بەھرىمەن بولىدىغان بىر دۇنياغا قاراپ ئىلگىرىلەش ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەنتونى بلىنكېن سۆزىدە يەنە ئۆتكەن بىر يىل ئىچىدە بىر قىسىم دۆلەتلەردىكى دىنىي ئەركىنلىك ۋەزىيىتىدە ياخشىلىنىش بارلىققا كەلگەن بولسىمۇ ئەمما يەنە نۇرغۇن جايلاردا باستۇرۇشنىڭ كۈچەيگەنلىكىنى بىلدۈرگەن

ئۇ بۇنىڭدا ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ھەمدە بۇ قىرغىنچىلىقنى ھۆججەتلەشتۈرۈپ دۇنياغا ئاشكارىلاشتا رول ئويناۋاتقان ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى ۋە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنى تىلغا ئالغان

ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى مۇدىرى روشەن ئابباس خانىم بۈگۈن رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ خىزمەتلىرىنى يېقىندىن قوللاپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭكى بىزنىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان دۇنيانىڭ ھەر قايسى ئەللىرىدە ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيەتلىرىمىزدىن ناھايىتى ياخشى خەۋەردار چۈنكى ئاز دېگەندە ئاخىرقى ئىككى يىلدا بىز يىگىرمە بەشتىن ئوتتۇزغا يېقىن دۆلەتلەردە تۈرلۈك پائالىيەتلەردە بولدۇق بۇ پائالىيەتلىرىمىزنى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ئۆزلىرى بىۋاسىتە قوللىدى ۋە بۇ پائالىيەتلىرىمىزدە ھەر قايسى دۆلەتتىكى ئامېرىكا ئەلچىخانلىقلىرى يەنى شۇ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى بىزنىڭ ساھىبخانىمىز بولدى بۇ قېتىمقى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ دىنىي ئەركىنلىك رېپورتىدا ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىمىزنىڭكى كۆرسىتىپ كەلگەن تىرىشچانلىقلىرىنى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېننىڭكى مۇئەييەنلەشتۈرۈشى بىز ئۈچۈن بىر خۇشاللىق ۋە تىرىشچانلىقلىرىمىزنىڭكى كۈچلۈك ئۈنۈمى دەپ قارايمىز.
ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ھەيئەت رەئىسى نۇرى تۈركەلمۇ رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دوكلاتلىرىنىڭ مۇئەييەنلەشتۈرۈلگەنلىكىنى قارشى ئالدى.
تاشقى ئىشلار مىنىستىرىنىڭكى بۇ يىللىق خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك دوكلاتىغا كىرگۈزۈلگەن مەزمۇنلاردا ۋە دوكلاتىدىكى ھالقىلىق مەسىلىلەردە ئۇيغۇر كىشىلىك پىرو ئۇيغۇر كىشىلىك ھەققى پىروجېكتىنىڭكى دوكلاتلىرىنى ئاساس قىلغان ۋە نەقىل كەلتۈرگەنلىكىدىن ناھايىتى مەمنۇن بولدۇم. بولۇپمۇ بۇ مەجبۇرىي تويغا زورلاش، ئۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇ مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئەركىنلىكى دەپسەندە قىلىش ۋە مۇشۇلارنىڭ ھەممىسىنى بىرلەشتۈرۈپ سىستېمىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىققا كېلىپ بېرىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى مەزمۇنى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پىروجېكتىنىڭكى دوكلاتىغا باغلانغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتكەن.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ يىللىق دىنىي ئەركىنلىك دوكلاتىنى ئېلان قىلىش مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن ئاخبارات يىغىنىدا يەنە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ دىنىي ئەركىنلىك ئەلچىسى راشىد ھۈسەيىنمۇ سۆز قىلغان
ئۇ سۆزىدە دوكلاتتىكى مۇھىم نۇقتىلارنى چۈشەندۈرۈپ بۇ يىللىق دوكلاتتا ھۆكۈمەت ۋە جەمئىيەت قاتلىمىدىكى دىنىي كەمسىتىش ۋە ئۆچمەنلىككە مۇناسىۋەتلىك مۇھىم بايقاشلارنىڭ ئورۇن ئالغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ دىنىي ئېتىقاد ۋەزىيىتى ئالاھىدە دىققەت قوزغاشقا تېگىشلىك دۆلەتلەرنى تىلغا ئالغاندا روسىيە خىتاي ھىندىستان ئافغانىستان قاتارلىق دۆلەتلەر ئۈستىدە توختالغان

ئەركىنلىكىگە ئارىلىشىۋالىدىغان، كەمسىتىدىغان قىلمىشلار كۆپىيىۋاتقانلىقى، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ چوقۇم دۇنيانىڭ دىنىي ئەركىنلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشى زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىگەن. بۇ ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىغا ئامېرىكىدىكى بىر قىسىم ئاممىۋى تەشكىلاتلار ۋەكىللىرى تەكلىپ قىلىنغان بولۇپ، ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى باشلىقى ئەلفىدار ئىلتەبىرمۇ شۇلارنىڭ قاتارىدا ئىكەن. ئۇنىڭ رادىيومىزغا دېيىشىچە ئۇ يىغىن ئاخىرىدا ھەم بلىنكېن ئەپەندى ھەم ھۈسەيىن راشىد ئەپەندىلەر بىلەن ئۇيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە سۆھبەتلىشىش پۇرسىتىگە ئىگە بولغان تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېن ئەپەندىم سۆزلەپ بولغاندىن كېيىن كېلىپ ھەر بىرىمىز بىلەن كۆرۈشتى مەن مۇشۇ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئالدى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ رەھمىتىنى ئېيتىش بىلەن بىرگە، ئىرقىي قىرغىنچىلىققا مۇناسىۋەتلىك خىتاي ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ جازالىنىشى كېرەكلىكىنى ۋە دىنىي ئەربابلىرىمىزنىڭ ۋە زىيالىيلىرىمىزنىڭ قويۇۋېتىلىشى ئۈچۈن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئەمەلىي بىر ئىش قىلىپ بېرىشىنى تەلەپ قىلدىم.
ئۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ دوكلاتىدا ۋە ئاخبارات يىغىنىدا تەكرار تەكرار ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىنى ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ ئامېرىكا دىپلوماتىيىسىدىكى مۇھىم مەسىلىگە ئايلانغانلىقىنىڭ ئىپادىسى دەپ كۆرسەتتى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ مۇشۇنداق مۇھىم پائالىيەتلەرگە ھەر قېتىمدا ئۇيغۇرلارنى تەكلىپ قىلىشى ئۇيغۇرلارنىڭ پىكرىنى سورىشى شۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ ئامېرىكىنىڭ تاشقى سىياسىتىنىڭ كۈنتەرتىپىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى ھالىگە كەلگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ دەپ ئويلايمەن مۇشۇ بۈگۈنكى دوكلات ئېلان قىلىش يىغىنىدىمۇ ھەم تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ھەم دىنىي ئەركىنلىك ئەلچىسى ئۇيغۇرلارنى ۋە ۋەتىنىمىزدىكى ئەھۋالنى لاگېرلارنى تەكرار تەكرار تىلغا ئېلىپ ئامېرىكىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن مۇ دائىم مۇشۇ دىنىي ئەركىنلىكنى دۇنيانىڭ ھەر قانداق يېرىدە قوغدايدىغانلىقىنى ئېيتتى ئېلان قىلدى مۇشۇ جەھەتتىن بۇ نايتى زور ئەھمىيەتلىك بىر پائالىيەت دەپ ئويلايمەن بىز ئۇيغۇرلارمۇ ئۆزىمىز توختىماي داۋايىمىزنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى تېخىمۇ كۆپ ئىش قىلىشقا ئۈندىشىمىز كېرەك دەپ ئويلايمەن.
نۇرى تۈركەل ئەپەندى رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە يەنە دوكلاتتىكى ئۆزى كەمچىلىك دەپ قارىغان بىر قانچە نۇقتىلارنىمۇ بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. ئەمدى بۇ يەردە بۇ باشقا نوقسانلارنىمۇ كۆردۈم. بولۇپمۇ ھازىرقى خىتايلار قۇرغان مۇشۇ كامپنى، مۇشۇ توپلىما جازا كامپلىرىنى ھەقىقىي ئىسمى بىلەن ئاتىماستىن قايتا تەربىيەلەش مەركىزى دېگەندەك كەلىمىنى قوللانغانلىقىدىن ئەجەبلەندىم. ھەم بۇ يەردە ئۇيغۇرلارنىڭ دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلىسى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى يىللاردىن بېرى ئېيتىپ كېلىۋاتقان بىر ھالقىلىق مەسىلە. بولۇپمۇ مۇشۇ ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن دۇنيا جامائەتچىلىكى ھازىرقىدەك مۇشۇنداق بىر دىنىي مىللىي گۇرۇپنى توپلاپ ئىككى ئۈچ مىليون ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىنىڭكى ئېنىقلىغان ئوتتۇرىغا قويغان مەلۇماتلىرىغا قارىغاندا مۇشۇنچىلىك كۆپ ئىنسانلارنى بىگۇناھ سولاپ بىگۇناھ مۇشۇنداق بىر قىيىنچىلىققا مۇپتىلا قىلىۋاتقانلىقى بۇ ھەقىقەتەن بىر تارىختا ئەجەبلەنگەن ئەيىبلەنگەن ۋە تەكرارلانمايدىغان بىر مەسىلە بۇنى جېنوسايد دەپ ئاتاپ كېلىۋاتقان ۋە مۇشۇنداق كامپلارنى توپلىما كامپى، Concentration كامپى، دەپ ئېيتىلىپ كېلىۋاتقان. ئەمدى مۇشۇنداق بىر مەزگىلدە يىللىق دوكلات ئېلان قىلغان چاغدا مەن بىر گەرچە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بىر خادىمى بولساممۇ مەن بۇ ھۆكۈمەت ئىشلەيدىغان يۇقىرى ئەمەلدارلار بولسۇن ياكى فۇنكسىيە خىزمىتىدە قىلىدىغانلار بولسۇن مۇشۇنداق مەسىلىلەردە دىققەت قىلمىغانلىقىنى تەنقىد قىلىپ ئۆز پىكرىمنى يەتكۈزدۈم.

بۈگۈنكى سۆزىدە جېنوسايد كەلىمىسىنى قوللانمىدى. بۇمۇ توغرا بىر ئىش ئەمەس. ئەمدى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى، ترامپ ھۆكۈمىتى بولسۇن، بايدېن ھۆكۈمىتى بولسۇن، ئىزچىل بۇ ئۇيغۇرلارغا قىرغىنچىلىق، مىللىي قىرغىنچىلىق بولۇۋاتىدۇ، ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولۇۋاتىدۇ، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت بولۇۋاتىدۇ دەپ ئېتىراپ قىلغان بىر ھۆكۈمەت بۇ سۆز ئىبارىسىدە ئىزچىللىقنى داۋام قىلىشى كېرەك. ئەمدى مەن بۇنى بۇ ھاۋا يوللىرى بىلەن مۇشۇنچىلىك سۆزلەيەلەيمەن، قالغاننى ئەمدى ھۆكۈمەتنىڭ ئادەملىرى بىلەن سۆزلەشكەن چاغدا. بۇ تەنقىدىي پىكىرلىرىمنى شۇلار بىلەن بىۋاسىتە ئورتاقلىشىمەن.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بۈگۈن دوكلات مۇناسىۋىتى بىلەن تارقاتقان رەسمىي مەلۇماتنامىسىدە، ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارشى قىلىۋاتقان زۇلۇمىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتكەن. بىز بۇ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ئۈچۈن مالىيە جازاسى ۋىزا چەكلىمىسى ۋە شۇنىڭدەك ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى قاتارلىقلارنى يولغا قويدۇق ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان تاۋارلارنى ئىمپورت قىلىشنى چەكلىدۇق دېگەن مەلۇماتنامىدە يەنە ئامېرىكىنىڭ بۇندىن كېيىن بې دې تې بىلەن بۇ مەسىلىدە يېقىندىن ھەمكارلىشىپ ئۇيغۇرلارغا ئائىت دوكلاتلارنىڭ داۋاملىق چىقىشىغا تۈرتكە بولىدىغانلىقى ھەمدە يەنە ئامېرىكىنىڭ شېرىك دۆلەتلىرى ۋە ھەتتا ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن ئالاقىنى كۈچەيتىپ ئۇلارنىڭ خىتايغا قارىتا تەدبىر ئېلىشىنى قولغا كەلتۈرۈشكە تىرىشىدىغانلىقى ئامېرىكىنىڭ چوقۇم بۇ زۇلۇمنى توختىتىش ئۈچۈن قولىدىن كېلىشىچە تىرىشچانلىق كۆرسىتىدىغانلىقى بايان قىلىنغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان پاسپورت بەلگىلىمىسى ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان كونتروللۇق سىياسىتىنىڭ مۇھىم بىر قىسمىدۇر ئۇيغۇرلارنىڭ پاسپورت ئېلىشى ۋە چەت ئەلگە چىقىشىنىڭ ھېلىھەم قاتتىق چەكلىمىلەرگە ئۇچراپ كېلىۋاتقانلىقى خەلقئارادىكى كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى تەرىپىدىن ئىزچىل تەنقىدلىنىپ كېلىۋاتقان مەسىلە

ئۇلاردىن پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ بۇنىڭغا سەگەك بولۇشى كېرەكلىكىنى ئاگاھلاندۇرماقتا مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولسۇن خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مۇسۇلمان مىللەتلەر ئۈستىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى بارغانچە تېخىمۇ كۆپ دېموكراتىك غەرب ئەللىرى تەرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنىۋاتقان بىر مەزگىلدە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ بۇ جىنايەتلىرىنى يېپىش ئۈچۈن ئۇيغۇر ئېلىگە ساياھەت ئۆمەكلىرىنى تەكلىپ قىلىش ۋە مۇھاجىرلارنى ساياھەتكە ئورۇنلاشتۇرۇشتىن باشقا يەنە يېقىندا قىسمەن ئۇيغۇرلارنى چەت ئەللەرگە ساياھەتكە چىقىرىشتەك تاكتىكىلارنى قوللىنىۋاتقانلىقى كۆزەتكۈچىلەر تەرىپىدىن ئېيتىلماقتا. يېقىنقى كۈنلەردە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا يەنى، دوۋيىن، تىك توك ۋە ئىنستاگرام، فەيسبۇك قاتارلىقلاردا بەزى ئۇيغۇرلار مەن تۇيۇقسىز چەت ئەلگە ساياھەتكە چىقىدىغان بولۇپ قالدىم دەپ، قولىدا خىتاي پاسپورتىنى ئالايتەن كۆرسىتىپ، خۇددى ئۇيغۇرلارنىڭ پاسپورت ئېلىش، خالىغان ۋاقىتتا بىمالال چەت ئەلگە چىقىپ ساياھەت قىلىش ئەركىنلىكى باردەك كۆرۈنۈشلەرنى تارقاتسا، يەنە شۇنىڭدەك قىسمەن ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىن كەلگەن ئاتا-ئانىلىرى بىلەن، ئامېرىكا، تۈركىيە ۋە باشقا جايلاردىكى ئايروپورتلاردا جەم بولۇۋاتقانلىقىدەك كۆرۈنۈشلەرنى تارقىتىشقا باشلىدى. بۇ خىلدىكى تارىلىۋاتقان ۋىدېئولۇق تەشۋىقاتلار ئىچىدە چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا غۇلغۇلا ۋە تەنقىدىي ئىنكاس قوزغىغانلاردىن بىرى خىتاينىڭ دوۋيىندا ئوكيانۇس نامىدا ھېسابى بار بىر ئۇيغۇرنىڭ قولىدا خىتاي پاسپورتىنى ئاپپاراتقا كۆرۈنەرلىك توغرىلاپ تۇرۇپ، ئۆزىنىڭ تۈركىيە، ياۋروپا دۆلەتلىرى، ھەتتا ئامېرىكىغا تۇيۇقسىز ساياھەتكە ماڭغانلىقىنى كۆز-كۆز قىلغان ھالەتتىكى بىر قاتار ئۇچۇرلىرىدۇر.
تۇيۇقسىزلام چەت ئەلگە ماڭىدىغان بولۇپ قالدىم دوستلار. چۈنكى قىزىمنى مەن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا كۆرگەن پېتى ھازىرغىچە كۆرمەپتىمەن. قىزىمنىڭ يېنىغا ماڭدىم. ئاۋۋال فرانكفورتتا توختايمەن، گېرمانىيەنىڭكى، ئانىڭدىن كېيىن ئىستانبۇلغا بارىمەن. ئالتىنچى ئاينىڭ بىرىدىن كېيىن ئانىڭدىن كېيىن ئامېرىكىغا بېرىپ، ئامېرىكىدا يىگىرمە سەككىز كۈنلۈك ساياھىتىمنى باشلايمەن. ئانىڭدىن كېيىن ياۋروپاغا بارىمەن. خىتاي پاسپورتىنى تۇتۇپ ۋىدېئو تارقىتىۋاتقان بۇ ئۇيغۇر نۆۋەتتە تۈركىيەگە سالامەت كېلىپ، قىزى ۋە ئايالى بىلەن كۆرۈشكەنلىكى ھەمدە ئىتالىيە ۋە ئامېرىكا قاتارلىق دۆلەتلەردە ساياھەتتە بولىدىغانلىقى ھەققىدىمۇ ئۇچۇر تارقىتىشنى داۋام قىلماقتا.
مەسىلەن، مەن ئاخىرى ئىستانبۇلغا كېلىۋالدىم. شاڭخەيدىن ئىستانبۇلغا مەن ئون سەككىز سائەتتىن ئارتۇق يول مېڭىپتىمەن دەڭ. ئىككى مىنۇتلا يېتىپ كەلدى دوستلار. مەن ھازىر ئىزمىردىن كېيىن مۇشۇ ئايرودرومدا ھېلىلىققا قىزىم بىلەن كۆرۈشىمەن. ئۇ تېخى ئۇقمايدۇ ھە مېنىڭ مايا كېلىۋاتقىنىمنى. ئاپىسى بىر. خىتاي ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ بارلىق ئۇيغۇرلارنىڭ پاسپورتىنى مۇسادىرە قىلغاندىن باشقا، ھازىرغىچە ئۇيغۇرلارنىڭ پاسپورت ئېلىشىنى چەكلەۋاتقانلىقى مەلۇم. شۇنداقلا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىدا باشلانغان خىتاينىڭ چوڭ تۇتقۇنى جەريانىدا نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ پەقەت ئىلگىرى پاسپورتقا ئىلتىماس قىلغانلىقى چەت ئەلگە چىققانلىقىمۇ جىنايەت سانىلىپ، لاگېرلارغا سولانغانلىقى ۋە ئېغىر جازاغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى ھەممىگە ئايان بىر ھەقىقەت. ئۇيغۇرلارنىڭ پاسپورت ئېلىشى مۇمكىن بولمىغان، چەت ئەللەرگە چىقىشى ھەتتا ئالاقە قىلىشى چەكلىنىۋاتقان مۇشۇنداق بىر شارائىتتا ئىجتىمائىي تاراتقۇدىكى ئوكيانوس تەگئاتلىق بىر ئۇيغۇر قانداق بولۇپ پاسپورت ئالالىدى؟ خىتاي قانداق بولۇپ ئۇنىڭغا تۇيۇقسىز چەت ئەلگە چىقىشىغا رۇخسەت بېرىپ قالدى، ئۇ ئەجەبا تۆت يىلدىن بۇيان تۈركىيەدىكى ئايالى ۋە بالىسى بىلەن جەم بولۇشنى ئويلىمىغانمۇ؟ خىتاي كىملەرگە تۇيۇقسىز پاسپورت بېرىۋاتىدۇ؟ خىتاينىڭ بۇ قىسمەن ئۇيغۇرلارغا ئالاھىدە سىياسەت قوللىنىپ چەت ئەللەرگە يولغا سېلىشى نېمىنى مەقسەت قىلغان دېگەندەك سوئاللار ۋە بۇ ھەقتىكى ئوخشىمىغان ئىنكاسلار چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار قوللىنىۋاتقان ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى قىزىق تېمىغا ئايلاندى. بىز بۇ سوئاللارنىڭ جاۋابىنى تېپىش ئۈچۈن يېقىنقى كۈنلەردە تۈركىيەگە كەلگەنلىكىنى سۆزلەپ، تەشۋىقات قىلىۋاتقان ئاشۇ ئوكيانوس ئەپەندى بىلەن ئالاقىلىشىشقا تىرىشقان بولساقمۇ، لېكىن ئۇنىڭ بىلەن ئالاقىلىشالمىدۇق. دويىندىكى ئوكيانوسنىڭ ئارخىپلىرىنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق ئېرىشكەن ئۇچۇرلىرىمىزدىن ئۇنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى شاڭخەيدە ئوكيانوس ساغلاملىق ئوزۇقلۇق شىركىتىنى قۇرغانلىقى ۋە قاراماي ھەمدە ئۈرۈمچى قاتارلىق شەھەرلەردە تارماق شىركەتلىرى بارلىقى مەلۇم بولدى. ئوكيانوس تەخەللۇسىدىكى بۇ ئۇيغۇرنىڭ دويىندىكى ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ سانى بىر يۈز ئاتمىش تۆت مىڭدىن ئاشىدىكەن. ئۇنىڭ تارقاتقان ۋىدىيولىرىدىن ئۇنىڭ بىر قىزى بىلەن ئايالىنىڭ تۈركىيەدە تۇرىدىغانلىقى مەلۇم. ئۇ قىزىنىڭ رەسىمى ئاستىغا خىتايچە ئارىلاشما قان دەپ يېزىپ قويغان ئىكەن. رادىيومىزغا كەلگەن ئىنكاسلارغا قارىغاندا، چەت ئەللەردە ئۇنىڭ بۇ تەشۋىقاتلىرىدىن تەئەججۈپلەنگەن بەزى ئۇيغۇرلار، ئۇنىڭ بىلەن ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئالاقىلىشىپ كۆرگەن ئىكەن. ئۆزى تۈركىيەدە تۇرىدىغان ئەمما ئىسمىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان بىر ئۇيغۇرنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇ بۇ ئوكيانوس تەخەللۇسىدىكى ئۇيغۇرغا داۋېيىندا سىز پاسپورتنى قانداق ئالدىڭىز دەپ ئىنكاس يازغان. ئۇ بولسا، بۇ بەك ئاسان، پەقەت ئەڭ ئىلغار شەخس بولۇشىڭىز شەرت دەپ جاۋاب يازغان. بۇ ئۇيغۇر ئۇنىڭدىن يەنە، ئۇنداقتا ۋەتەندىكى توقسەن توققۇز پىرسەن ئۇيغۇر ساپاسىز ئىكەن دە، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ چەت ئەلگە چىقالىغان ئۇيغۇر بىر پىرسەنگە يەتمەيدۇ، چەت ئەلدىن ۋەتەنگە قايتقانلار تېخىمۇ يوق دېيەرلىك. سىز ۋە سىزدەك بىر نەچچە ئۇيغۇر ئىلغار ۋە ساپالىقمۇ دەپ سورىغان. ئەمما ئوكيانوس ئۇنىڭ بۇ ئىنكاسىنى دەرھال يۇيۇۋەتكەن ئىكەن. ئۇزۇن مەزگىللەردىن بۇيان ئۇيغۇرلارنىڭ پاسپورت بېجىرىشى ئېغىر شەرتلەر ئارقىلىق چەكلىنىپ قالماي، پاسپورتقا ئېرىشكەن تەقدىردىمۇ ئۇلارنىڭ چېگرىدىن چىقىشىمۇ توسقۇنلۇققا ئۇچراپ كەلگەن ئىدى. ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلغا كەلگەندە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتى ئۇقتۇرۇش تارقىتىپ، ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئاھالىلەرنىڭ بىر پارچە ئىلتىماس جەدۋىلىنى تولدۇرسىلا پاسپورت ئالالايدىغانلىقىنى جاكارلىغان ئىدى. ئارىدىن بىر قانچە ئاي ئۆتۈپ، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتى ئۈچ ئاي ئىچىدە جەمئىي ئىككى يۈز ئون ئۈچ مىڭ يەتتە يۈز سەككىز پاسپورت تارقاتقانلىقىنى، بۇنىڭ ئالدىنقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئىككى يۈز قىرىق پۈتۈن ئوندا سەككىز پىرسەنت ئاشقانلىقىنى جاكارلىغان ئىدى. گەرچە شۇ مەزگىلدە ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ يېڭى پاسپورت ئالغانلار ئىچىدە قانچىلىك نىسبەتنى ئىگىلەيدىغانلىقى نامەلۇم بولسىمۇ، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى ئۆكتەبىرگە كەلگەندە شىخەنزە، ماناس، قۇمۇل ۋە مىدۇڭ شەھىرىدىكى جامائەت خەۋپسىزلىك تارماقلىرى ئۇقتۇرۇش تارقىتىپ، شۇ يىلى ئون سەككىزىنچى ئۆكتەبىرگىچە پاسپورتلارنى تاپشۇرۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئىدى. بۇ پاسپورت يىغىۋېلىش سىياسىتىنىڭ پەقەتلا ئۇيغۇر ئېلىدە ئىجرا قىلىنغانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى ئۇيغۇرلارغا پاسپورت چەكلىمىسىنى بىكار قىلغانلىقىنى ئېلان قىلىپ، ئۇيغۇرلارنى پاسپورت ئېلىشقا ئىلھاملاندۇرۇپ، ئارقىدىنلا پاسپورتنى باھانە قىلىپ ئۇيغۇرلارنى باستۇرغانلىقى سىئېنئېن، تېلېگراف قاتارلىق خەلقئارالىق مەتبۇئاتلاردىمۇ كەڭ خەۋەر قىلىندى. كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى نويابىردا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان پاسپورت چەكلىمىسىنى تەنقىد قىلىپ مەخسۇس بايانات ئېلان قىلغانىدى. ئەمما خىتاي ئىزچىل بۇنداق ئەھۋالنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئىنكار قىلىپ كەلدى. شۇ قېتىملىق پاسپورتلارنى يىغىۋېلىش ھەرىكىتىنى ئۇيغۇر ئېلىغا يۆتكەپ كېلىنگىنىگە ئۇزۇن بولمىغان خىتاي پارتكوم سېكرېتارى چېن چۈەنگونىڭ ئۆزى باش بولۇپ تۇتقانلىقى مەلۇم. ئارقىدىنلا ئۇ ئۇيغۇر ئېلىدە چوڭ تۇتقۇننى باشلىغان ئىدى ۋە ئۇيغۇرلار لاگېرلارغا تۈركۈملەپ قامىلىشقا باشلىدى. دەل شۇ مەزگىللەردە يەنە ئۇيغۇر دىيارى پۈتۈنلەي قامال قىلىنىپ، چەت ئەل بىلەن ئالاقىسى ئۈزۈپ تاشلىنىپ، يۇقىرى تېخنىكىلىق كۆزىتىلىدىغان ساقچى دۆلىتىگە ئايلاندۇرۇلغانلىقى مەلۇم بولدى. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلغا كەلگەندە مەتبۇئاتلاردا بىر قانچە يىلدىن بۇيان خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى رەسمىي ئاشكارىلىنىشقا باشلىدى. دېمەك، ئۇيغۇرلارنىڭ پاسپورتلىرىنىڭ يىغىلىشقا باشلىغانلىقى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ باشلانغانلىقىنىڭ ئەڭ دەسلەپكى ئىپادىلىرىنىڭ بىرى بولغان ئىدى. خىتاي دائىرىلىرى تارقاتقان پاسپورتتا نۆۋەتتە پۇقرالارنىڭ شەخسىي ئارخىۋى، بارماق ئىزىدىن باشقا، قان ئەۋرىشكىسى، ئاۋازى، DNA ئەۋرىشكىلىرىگە ئوخشاش نۇرغۇن شەخسىي ئۇچۇرلىرىنى كىرگۈزگەنلىكى مەلۇم. ئىرقىي قىرغىنچىلىق رەسمىي يۈرگۈزۈلۈشكە باشلىغان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان، ئۇيغۇرلارنىڭ پاسپورت ئېلىشى، چەت ئەللەرگە چىقىشى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تېخىمۇ قاتتىق چەكلىنىپ كەلمەكتە. بۇ چەكلىمىلەر سەۋەبلىك قازاقىستاندىكى سەدىردىن ئۆزىنىڭ ئايالى، ئۈچ پەرزەنتىنىڭ ئانىسى بولغان ئاتۇشتىكى مۇيەسسەر بىلەن جەم بولالمايۋاتقىنىغا ئالتە يىلدىن ئاشتى.
ئۇنىڭغا ساقلىتىۋاتقىنىغا بىر يەتتە يىل بولىدۇ، توققۇزىنچى ئاي كەلسە. ھازىرمۇ يوققۇ ئۇنداق گەپ، پاسپورت بېرىشنىڭ گېپى يوق. ئۇ خەلقئارا نېمىنى كۆزىنى بوياش، ئۇ مەسىلەن ئون-ئون بەش ئۇيغۇرنى رەسمىي ئۆزىگە. تارتىپ، تەربىيەلەپ، ئۇنى تەھدىت ئاستىغا ئېلىپ، چەت ئەلگە چىقارسىمۇ خەلق ئالدىدا كۆز بوياپ، ئون بەش ئۇيغۇرنى كونترول ئاستىغا ئېلىۋالمىقى ئوڭاي دەڭا ئۇلارغا. قىلىش نېمىسى بولسا نىيىتى، مۇيەسسەرنى بىرىنچى چىقىرىۋەتمەمدۇ ئۈچ بالىسى بارنى. مۇمكىن ئەمەس ئۇلارنى چەت ئەلگە چىقىرىشى ئۇنداق ساياھەتكە.
مۇيەسسەر مۇھەممەد ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدا پاسپورت ئۇزارتىش ئىشى بىلەن قازاقىستاندىن يۇرتى ئاتۇشقا قايتقان، ئەمما ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەيلا خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن ئاتۇشتا تۇتقۇن قىلىنىپ، لاگېرغا قامالغان. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئامېرىكادىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى مەخسۇس دوكلات ئېلان قىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ئۇيغۇر ئېلىدە پاسپورت ئېلىشى، چەت ئەلگە چىقىشىنى چەكلەپلا قالماي، يەنە چەت ئەللەردە خىتاي پاسپورتىدا تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ پاسپورتىنى يېڭىلىشىمۇ مۈشكۈلاتقا دۇچ كەلگەنلىكى ھەققىدە دوكلات ئېلان قىلغان ئىدى. ئۇلار دوكلاتىدا خىتاينىڭ چەكلىمىلىرى سەۋەبلىك پاسپورت ۋە ھۆججەتلەرنىڭ كەمچىل بولۇشى، ئۇيغۇرلارنىڭ چەت ئەلدىكى تۇرمۇشى، نىكاھى، تۇرمۇش ئەھۋالى، تەتقىقاتى ۋە ھەرىكەت ئەركىنلىكىگە تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنى تەكىتلىگەن ئىدى. ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى ئۇيغۇرلارنىڭ پاسپورتى ئومۇميۈزلۈك يىغىۋېلىنىپ، ئىرقىي قىرغىنچىلىق رەسمىي باشلانغاندىن بۇيان چەت ئەللەردە تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇرلار بولسا ئۇرۇق-تۇغقانلىرى بىلەن ئالاقىسى ئۈزۈلگەن پېتى مەجبۇرىي ئايرىلىپ تۇرماقتا. بېلگىيەدىكى ئابلىمىت تۇرسۇن ئەپەندى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان پاسپورت سىياسىتى ۋە چەكلىمىسى سەۋەبلىك ئۆزىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئايالى ھۆرىيەت ۋە تۆت پەرزەنتىدىن ئايرىلىپ تۇرۇۋاتقىنىغا ئالتە يىلدىن ئاشتى. بېلگىيە ئەلچىخانىسى ئۇنىڭ ئايالى ۋە بالىلىرىغا كۆچمەنلىك ۋىزىسىنىمۇ تەستىقلاپ بولغان بولسىمۇ، ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇنىڭ ئايالى ۋە بالىلىرىنىڭ پاسپورتىنى بېجىرىپ بەرمىگەن. كۆز بويامچىلىق قىلىشتىن مەقسىتى شۇ، خەلقئارا جەمئىيەتكە ئۇيغۇرلار ئەركىن، خالىغانچە چىقالايدۇ. بېلگىيە ھۆكۈمەتتىن ۋىزا بەردى ھەممىسىگە، كەپ ئائىلىسى جەم بولسۇن دەپ. بۇلار قىلمايۋاتىدىغۇ مانا.

زىيان قىلدى. ئابلىمىت تۇرسۇنغا خىتاي دائىرىلىرىمۇ ئەگەر خىتاينىڭ شەرتى كۆنسە ئۇنىڭ ئايالى ۋە بالىلىرى بىلەن جەم بولۇشىغا يول قويىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىكەن، ئەمما ئۇ ئىككىلەنمەي رەت قىلغان. ئەلۋەتتە ئابلىمىت ئەپەندىگە ئوخشاش ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان، مىللىتىنىڭ مەنپەئەتىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇپ قۇربانلىق بېرىۋاتقانلار بولغىنىدەك ئۆز شەخسىي مەنپەئەتىنى دەپ خىتاي ھۆكۈمىتىگە ماسلىشىپ ئۇنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى يېپىش ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقانلارمۇ ئاشكارىلانماقتا. ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ئىنكاسلاردىن بۇ ئوكيانۇسنىڭ ۋىدىيولۇق تەشۋىقاتلىرى كۆزەتكۈچى ۋە ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىنى ئەندىشىلەندۈرۈۋاتقانلىقىمۇ مەلۇم. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنى خىتاينىڭ قىسمەن ئۇيغۇرلارنى چەت ئەللەرگە چىقىرىش ئارقىلىق يەتمەكچى بولغان مەقسىتىدىن ئاگاھ بولۇشقا چاقىردى.
يېقىندىن بۇيان سوتسىيال مېدىيالاردا بىر قىسىم ئۇيغۇرلارنىڭ چەت ئەللەرگە زىيارەتكە ماڭغانلىقى ھەققىدە ۋىدىيولار تارقىلىۋاتىدۇ. بۇ ناھايىتى ھوشيار بولۇشقا تېگىشلىك بىر مەسىلە. خىتايدىن باشقا مۇتلەق كۆپ دۇنيانىڭ ھەر قايسىسىدا بىر ئىنساننىڭ ئۆزىنىڭ چېگرىسىدىن چىقىپ باشقا بىر دۆلەتكە زىيارەتكە بېرىش بۇنىڭ ئۆزى چوڭ بىر مەسىلە ئەمەس. ئۇ تەشۋىق قىلىدىغان بىر مەسىلە ئەمەس. نېمە ئۈچۈن خىتاي بۇنىڭغا شۇنىڭغا زۆرۈرىيەت ھېس قىلىپ قالدى؟ ئەگەر نورمال بىر ھادىسە بولسا ئۇنى ئۇنچىۋالا تەشۋىق قىلىشقا ھاجەت قالمايدۇ. بۇنىڭغا ناھايىتى دىققەت قىلىش كېرەك. بەزى ئىنسانلىرىمىز بۇنىڭغا ئالدانماسلىق كېرەك. دېمەك، خىتاينىڭ بۇ داۋاملىق شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان قىرغىنچىلىقنى داۋام قىلىش مەقسىتىدىن ۋاز كەچمىگەنلىكىنىڭ بىر ئالامىتى. يەنە ئومۇمىي سىياسىي ئۆزگىرىش يوق. بۇنىڭغا خەلقىمىز ناھايىتى ھوشيار بولۇشى كېرەك. ۋاي مانا چېگرا ئېچىلىۋېتىپتۇ، ۋەتەنگە بېرىپ كەتسەك بولىدىكەن دېيىش ئارقىلىق خىتاينىڭ بۇ جىنايەتنى يوشۇرۇش كامپانىيەسىگە شېرىك بولماسلىق كېرەك. ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە باشقا غەرب دۇنياسىدىنمۇ بىر قىسىم ئۇيغۇرلار بېرىپ بەزىلىرى ساق سالامەت كېلەلىشى مۇمكىن خىتاي مۇشۇنداق بىر ۋەزىيەتنى يارىتىش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ئۆزىنىڭ جىنايىتىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنىدۇ ۋە بۇ ئۇيغۇرلار بىلىپ بىلمەي خىتاينىڭ بۇ يوشۇرۇش كامپانىيىسىگە شېرىك بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتىگە خىزمەت قىلغان بىر ۋەزىيەت يارىتىلىپ قالىدۇ گۈلچېھرە تەييارلىدى. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت.

پىرېزىدېنت سايلىمى بىلەن بىرلىكتە ئۆتكۈزۈلگەن پارلامېنت سايلىمىدا چوڭ كىچىك بولۇپ تۈركىيەدىكى يىگىرمە ئالتە سىياسىي پارتىيەنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى نامزاتلىرى ئېلان قىلىنغان ئىدى بۇلارنىڭ ئىچىدىن كۆپلىگەن ئۇيغۇر دوستلىرى ۋە ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ قوللىغۇچىلىرى پارلامېنت ئەزاسى بولۇپ سايلانغان ئۇنداقتا ئۇيغۇرلارنى قوللايدىغان كۆپلىگەن سىياسىيونلارنىڭ يېڭى نۆۋەتلىك تۈركىيە پارلامېنتىغا ئەزا بولۇپ سايلىنىشى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە قانداق تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلىغايسىلەر.
ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى تۈركىيە خەلقى يېڭى نۆۋەتلىك پىرېزىدېنت بىلەن پارلامېنت ئەزالىرىنى سايلاش ئۈچۈن ئاۋاز بەردى. بۇ قېتىمقى سايلامدا چوڭ كىچىك بولۇپ تۈركىيەدىكى يىگىرمە ئالتە سىياسىي پارتىيەنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى نامزاتلىرى ئېلان قىلىنغانىدى. بۇلارنىڭ ئىچىدىن كۆپلىگەن ئۇيغۇر دوستلىرى ۋە ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ قوللىغۇچىلىرى پارلامېنت ئەزاسى بولۇپ سايلاندى. بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنىدىكى پىرېزىدېنت سايلىمى بىلەن بىرلىكتە ئۆتكۈزۈلگەن پارلامېنت سايلىمىدا تۈركىيە پارلامېنتىگە كىرىش سالاھىيىتىگە ئېرىشكەن پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ سانى ئالتە يۈز نەپەر بولدى. بۇنىڭ ئىچىدە ھازىرقى ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى ئىككى يۈز ئاتمىش سەككىز ئورۇنغا، مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسى ئەللىك بىر ئورۇنغا، جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسى يۈز ئاتمىش يەتتە ئورۇنغا، ئىي پارتىيەسى قىرىق تۆت ئورۇنغا، يېشىل سول پارتىيەسى ئاتمىش ئىككى ئورۇنغا ئېرىشتى. بۇ قېتىمقى سايلامغا پىرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغانغا قارشى ئالتە پارتىيەدىن تەشكىل تاپقان مىللەت ئىتتىپاقى نامىدا دەۋا پارتىيەسى ئون تۆت، سائادەت پارتىيەسى ئون ئورۇنغا ئېرىشتى. مەزكۇر پارتىيەلەردىن بۇرۇندىن تارتىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان كۆپلىگەن كىشىلەر پارلامېنت ئەزاسى بولۇپ سايلاندى. لېكىن بۇرۇندىن تارتىپ ئۇيغۇرلارنى قوللاپ كېلىۋاتقان بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى پارلامېنتتە بىرمۇ ئورۇنغا ئېرىشەلمىدى. بۇ قېتىم تۈركىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن پارلامېنت ئەزالىرى سايلىمى ئاساسەن ئىككى چوڭ ئىتتىپاق ئوتتۇرىسىدا بولغان بولۇپ، بىرى ھازىرقى ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى ۋە ئۇنى قوللاۋاتقان تۆت پارتىيەدىن تەركىب تاپقان جۇمھۇرىيەت ئىتتىپاقى دەپ ئاتالغان گۇرۇپپىدۇر.

مەزكۇر پارتىيەلەردىن ئىي پارتىيەسى، كېلىچەك پارتىيەسى، سائادەت پارتىيەسى ۋە دەۋا پارتىيەسى قاتارلىقلار قۇرۇلغان كۈندىن تارتىپ ئۇيغۇرلارنى ئىزچىل ھالدا قوللاپ كەلمەكتە. ئىي پارتىيەسى تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇرلارنى قوللاپ، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى قۇرۇش ھەققىدە قانۇن لايىھەلىرى سۇنغان بولسىمۇ، رەت قىلىنغانىدى. بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى ئېلىپ بېرىلىدىغان سايلامدا ئوخشىمايدىغان پارتىيەلەردىن مۇستافا دەستىچى، فاھرەتتىن يوقۇش قاتارلىقلار قايتا سايلىنالمىغان بولسىمۇ، ئەمما سەلچۇق ئۆزداغ، ئىلياس توپساقال، بۇغرا قاۋۇنجۇ، رىدۋان ئۇز، بۇرجۇ كۆكسال، قوراي ئايدىن، فاتىھ ئەرباقان، شەنول سۇئات، لۇتفۇ تۈركخان ۋە دوغان بېكىن قاتارلىق كۆپ ساندىكى كىشىلەر پارلامېنت ئەزاسى بولۇپ سايلاندى. كۆپ ساندىكى ئۇيغۇر دوستلىرىنىڭ تۈركىيە پارلامېنتىغا ئەزا بولۇپ سايلىنىشىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە قانداق تەسىرى بولۇشى مۇمكىن؟ بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان سابىق پارلامېنت ئەزاسى، تونۇلغان ئوبزورچى نازىف ئوقۇمۇش ئەپەندى مۇنداق دېدى.
مەن دوئۇ تۈركىستان مەسەلەسىنى تۈركىيەدە، دۇنيادا ئولۇپ بىتەنى تاكىپ ئەدەن ھەر كەس تارافىندان بىلىندىئىنە. مەن تۈركىيەدە دۇنيا سىياسىتىنى كۆزىتىۋاتقان ھەممە ئادەمنىڭ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى بىلىدىغانلىقىغا، ئۇيغۇرلار تارتىۋاتقان دەرد-ئەلەمنى يۈرىكىدە ھېس قىلىۋاتقانلىقىغا ئىشىنىمەن. ئەپسۇسكى بەزى سىياسىي پارتىيەلەرنىڭ رەھبەرلىرى سىياسىي بېسىم ئاستىدا تۇرماقتا. شۇ سەۋەبتىن شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى بىلىدىغان پارلامېنت ئەزالىرى كۆپ بولغان بىلەن ئۇلار بۇ ھەقتە سۈكۈتتە تۇرۇش يولىنى تاللاپ كەلدى.

پارلامېنت ئەزاسى بولۇپ سايلاندى دېيىشىمىز سىياسىي جەھەتتىن توغرا. لېكىن بۇ باشقا پارلامېنت ئەزالىرى بىلمەيدۇ دېگەنلىك ئەمەس. ھازىر شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ. بۇنى تۈركىيەدە ھەممە ئادەم ئاساسەن بىلىدۇ. لېكىن بۇنى بىلمەسلىككە سېلىۋېلىش سىياسىي پارتىيە رەھبەرلىرى ۋە ھۆكۈمەتنىڭ بېسىمىدىن كېلىپ چىققان. يېڭى سايلانغان پارلامېنت ئەزالىرى نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا ئىگە چىقارمۇ دېسىڭىز، بىز شۇنداق بىر ھۆكۈمەتنىڭ قۇرۇلۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. چۈنكى تۈرك خەلقى تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئېزىلگەن، يوق بولۇش گىردابىغا يۈزلىنىۋاتقان ئۇيغۇرلارغا ئىگە چىقىشىنى كۈتمەكتە. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، ئەنقەرەدىكى ھاجەتتېپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلدى. ئۇ، بۇ قېتىمقى سايلامدا تۈركىيە پارلامېنتىغا كىرگەن ئالتە يۈز نەپەر پارلامېنت ئەزاسىنىڭ ئىچىدە مىللىيەتچى پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ خېلى كۆپ سالماقنى ئىگىلەيدىغانلىقىنى، تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى پائال ھەرىكەتكە كېلىپ،

كۆپرەك ۋە جىددىي ئېلىپ بېرىش لازىم دەپ ئويلايمەن.
مەركىزى ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىنىڭ سابىق رەئىسى ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى ئۆتكەن نۆۋەتلىك پارلامېنتتە ئىيى پارتىيەسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزالىرى كۆپ قېتىم ئۇيغۇرلار توغرىسىدا قارار لايىھەسى سۇنغان بولسىمۇ، ئەمما ماقۇللۇقتىن ئۆتمىگەنلىكىنى، نۆۋەتتىكى پارلامېنتتە ئۇيغۇرلار توغرىسىدا بىرەر قارار چىقىرىلىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى بىلىدىغان ئادەملەرنىڭكى بۇ سايلانغىنى ناھايىتى ياخشى بىر پۇرسەت، ئۆتمۈشتە يەتتە قېتىم شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىنسان ھەقلىرى دەپسەندە چىلىكىنىڭكى كۈن تەرتىپىگە ئېلىنىپ مۇزاكىرە قىلىنىشى ئۈچۈن يەتتە قېتىم قانۇن تەكلىپى بېرىلگەن، بۇلار ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيەلەر تەرىپىدىن رەت قىلىنغان، ئەمما شۇنداق بولسىمۇ بۇنىڭ تۈركىيە بۈيۈك مىللەت مەجلىسىگە يەنى پارلامېنتىغا كېلىپ بۇنىڭكى كۈن تەرتىپىگە كېلىشى بىزنىڭ ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم دەپ قارايمەن، ئىنشا ئاللا بۇندىن كېيىن بۇ بىز. يېقىندىن كۆزىتىدىغان شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى ھەقىقەتەن بىلىدىغان ئىنسانلارنىڭكى ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە پارلامېنتدا بۇنى تەكرار يەنە كۈنتەرتىپكە ئاپ كېلىشىنى مەن ئۈمىد قىلىمەن.
بۇ قېتىمقى پارلامېنت ئەزالىرى سايلىمى پرېزىدېنت سايلىمى بىلەن بىرلىكتە ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، سايلامدا ھېچ بىر نامزات ئومۇمىي ئاۋازنىڭ ئەللىك پىرسەنتتىن كۆپرەكىگە ئېرىشەلمىدى. شۇ سەۋەبتىن يىگىرمە سەككىزىنچى ماي كۈنى قايتا سايلام ئۆتكۈزۈلۈپ، پىرېزىدېنت نامزاتلىرىدىن ھازىرقى پىرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغان بىلەن جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسىنىڭ رەئىسى كامال قىلىچداروغلى قايتا سايلامغا چۈشمەكچى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
مەدەنچىلىك ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمدىن بۇيان داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتقان كەسىپلىرىنىڭ بىرى ئۆتكەن ئەسىرنىڭ سەكسىنىنچى يىللىرىدىن باشلاپ تەڭرىتېغىنىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىدىن شۇنداقلا قەدىمقى كۈسەن ۋادىلىرىدىن تۈرلۈك مەدەن كانلىرىنىڭ ئىزلىرى ۋە مەدەن تاۋلاشقا ئائىت بۇيۇملار تېپىلىشقا باشلىغان ئىدى رادىيومىز ئوبزورچىسى نەۋباھارنىڭ مەزكۇر ئوبزورىدا ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمقى مەدەنچىلىك كەسپىگە ئائىت خەلق بىلىملىرى، ئۇيغۇر دىيارىدىن بايقالغان مەدەنچىلىككە دائىر قەدىمىي ئىزلار، شۇنداقلا ئۇيغۇرلاردىكى ئۇزۇن تارىخقا ئىگە بۇ ساھەنىڭ نۆۋەتتە دۇچ كېلىۋاتقان خىرىسلىرى مۇھاكىمە قىلىنغان. بۇ ئوبزوردىكى كۆز قاراشلار پەقەت ئاپتورنىڭ ئۆزىگىلا خاس بولۇپ رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلالمايدۇ.
خىتاينىڭ شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل ئاپرېل ئېيىدا باي ناھىيەسى تەۋەسىدە زور كۆلەملىك مەدەنچىلىك خارابىسى بايقالغان بۇ خارابىلىكنىڭ كۆلىمى شەرقتىن غەربكە تەخمىنەن ئىككى مىڭ مېتىر جەنۇبتىن شىمالغا بىر مىڭ بەش يۈز مېتىر دائىرىدە بولۇپ خارابىلىكتىن تۆمۈر ۋە مىس قاتارلىق مەدەنلەرنى تاۋلاشتا قوللىنىلغان تاۋلاش پېچى مېتال رۇدىسى داشقال ۋە مېتال تاۋلاش ئەسۋابلىرىنىڭ ئىزلىرى تېپىلغان لېكىن خىتاي تەتقىقاتچىلىرى بۇ جاينىڭ يىل دەۋرىنى چىڭ سۇلالىسى دەۋرىدىن مىنگو دەۋرىگە باغلىغان خىتاي خەلق ئۇنىۋېرسىتېتى پروفېسسورى لى شياۋنىڭ شىنخۇا ئاگېنتلىقىغا بىلدۈرۈشىچە بۇ مەدەن تاۋلاش خارابىلىكى مەيلى تاۋلاش ئوچىقىنىڭ قۇرۇلمىسى بولسۇن ياكى تاۋلاش تېخنىكىسى جەھەتتىن بولسۇن ناھايىتى يۇقىرى سەۋىيەدە ئىكەن خىتاي تور بەتلىرىدىن ئاشكارىلىنىشىچە ئىلگىرىمۇ كۇچار ناھىيەسى ئەتراپىدىنلا ئون بىر جايدىن قەدىمىي مەدەنچىلىك ئىزلىرى بايقالغانىكەن ھازىرقى كۇچارنىڭ قەدىمكى نامى كۈسەن بولۇپ قەدىمكى كۈسەن دۆلىتى تارىم ۋادىسىدىكى ئىقتىساد ۋە مەدەنىيىتى بىر قەدەر تەرەققىي قىلغان دۆلەتلەردىن ئىدى خىتاي تارىخچىلىرى قەدىمكى كۈسەن دۆلىتى تەۋەسىدىكى كۆپ جايدا مەدەنچىلىك تۆمۈر ۋە مىس تاۋلاش ئىزلىرى بايقالغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشقان بەشىنچى ئەسىرلەرگىچە بولغان ئارىلىقتىكى كۈسەننىڭ تېررىتورىيىسى ھازىرقى كۇچار ناھىيەسىنى مەركەز قىلغان ھالدا بۈگۈر شايار توقسۇ باي ئاقسۇ ئۇچتۇرپان قاتارلىق ناھىيە شەھەرلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىدى مەدەنچىلىك ئىزلىرى تېپىلغان باي دەل قەدىمكى كۈسەننىڭ زېمىنى ئىدى كۈسەن خەلقى ياراتقان كۆپ قىرلىق ۋە سېھرىي بەخش ئەتكۈچى ھېكمەتلەر يىپەك يولىدىكى مۇھىم ئۆتەڭ بولغان بۇ زېمىننى دۇنياغا تونۇتۇپ كەلگەن كۈسەن خەلقى ناخشا مۇزىكا ئۇسسۇل تىياتىرچىلىق گۈزەل سەنئەت كىيىم كېچەك تېبابەتچىلىك ۋە قول ھۈنەرۋەنچىلىكتە ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىگە زور تۆھپىلەرنى قوشقان ئۆتكەن ئەسىرنىڭ سەكسىنىنچى يىللىرىدىن باشلاپ تەڭرىتېغىنىڭ جەنۇبىي ئېتىكىگە جايلاشقان ھازىرقى كۇچار يەنى قەدىمكى كۈسەن ۋادىلىرىدىن ئارقا ئارقىدىن تۈرلۈك مەدەن كانلىرى ۋە مەدەن تاۋلاشقا ئائىت بۇيۇملار تېپىلىشقا باشلىغان كۈسەن دىيارىدا ياشىغان خەلقنىڭ مىلادىيىدىن خېلى بۇرۇنقى دەۋرلەردىن باشلاپلا مەدەن تاۋلاش تېخنىكىسىنى مىلادىيە تۆتىنچى بەشىنچى ئەسىرلەردە نېفىت ئېلىش تېخنىكىسىنى ئىگىلەش بىلەن بىللە ئۆز يۇرتىنىڭ مول تەبىئىي قېزىلما بايلىقلىرىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ تۈرلۈك مەدەنلەرنى تاۋلاپ تاۋلانغان مېتاللاردىن ھەر خىل ئىشلەپچىقىرىش قورال سايمانلىرى تۇرمۇش بۇيۇملىرى زىبۇ زىننەت بۇيۇملىرى ۋە تەڭگە پۇل ياساپ ئۆزلىرىنىڭ ماددىي ۋە مەنىۋى تۇرمۇشىنى بېيىتقانلىقى مەلۇم كۈسەن دۆلىتى دەۋرىدە كۈسەننىڭ مەدەنچىلىكى سىجىل تەرەققىي قىلىپ تارىم بويلىرىدىكى شەھەر بەگلىكلىرىنى تۈرلۈك مېتال بۇيۇملار بىلەن تەمىنلىگەن تەبىئىي ھالدا بۇ خىل تەرەققىيات ئاساسى كېيىنكى دەۋرلەردە كۇچار مەدەنچىلىكىنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئاساس سالغان ھالبۇكى خىتاي تارىخچىلىرى ۋە دائىرىلىرى نۆۋەتتە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ قەدىمكى دەۋرلەردىكى مەيلى دېھقانچىلىق ئىشلەپچىقىرىشى بولسۇن ياكى تۈرلۈك تېخنىكىلار بولسۇن ھەممىسىنىڭ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىن بۇ رايونغا تارقالغانلىقىنى تەشۋىق قىلماقتا بۇ ئەمەلىيەتتە خىتاي مەركەزلىك ئىدىيەسى بولۇپ خىتاي تارىخچىلىرى ئارخېئولوگلىرى ۋە دائىرىلىرىنىڭ بۇ ئىدىيەنى ئۇيغۇرلارغا سىڭدۈرۈشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى ئېنىق خىتاي دائىرىلىرى بايدىكى مەدەنچىلىك خارابىسىنىڭ بايقىلىشىدىن ئىبارەت ھادىسىنى سۇيىئىستېمال قىلىپ خىتاي دۆلىتىنىڭ مەدەنچىلىك تارىخىي يىل دەۋرىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈلگەنلىكىنى ۋە خىتايدىكى قەدىمكى مەدەنچىلىك تېخنىكىسىنىڭ چۈمپەردىسىنى ئاچقانلىقىنى ئېلان قىلدى بۇ خىل مەدەنچىلىك تېخنىكىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خىتاينىڭ ئىلغار مەدەنىيىتى غەربىي يۇرتقا تارقالغان دەيدىغان تەشۋىقاتلىرىدىن بىرى خىتايدىكى مەدەنچىلىك مېتاللورگىيە ئۇچۇرى تور سەھىپىسىدە ئېلان قىلىنغان قەدىمكى خىتاي دۆلىتىدىكى تۆمۈر تاۋلاش تېخنىكىسىنىڭ كېلىپ چىقىشى ئۈستىدە ئىزدىنىش ناملىق ماقالە بولۇپ مەزكۇر تور بېتىنىڭ تەكلىپلىك ئاپتورى بۇ يازمىسىدا خىتاي تەرىپىدىن غەربىي دىيار دەپ ئاتالغان جايلاردىكى مەدەن تاۋلاش تېخنىكىسىنىڭ تارىخى ھەققىدە مۇنداق مۇلاھىزە ۋە يەكۈنلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان گەرچە كۈسەن دۆلىتىنىڭ مىلادىيەدىن بۇرۇنقى ئىككىنچى ئەسىردىلا تۆمۈر قوراللار دەۋرىگە كىرگەنلىكى مەلۇم بولسىمۇ ئەمما ئۇ تۆمۈر قوراللار يەرلىك خەلقنىڭ ئىجادىيىتى ئەمەس ئىدى

كېيىنكى مەزگىللەردە جاڭ چىيەننىڭ غەربىي رايونغا قىلغان ئەلچىلىك سەپىرى نەتىجىسىدە تېخىمۇ ئىلغار بولغان تۆمۈرچىلىك تېخنىكىسى ئۆز نۆۋىتىدە غەربىي رايونغا تارقالغان ماقالىدا يەنە ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى مەدەنچىلىك تېخنىكىسىنىڭ قەدىمكى كۈسەن دۆلىتىگە تارقىلىپ كۈسەننىڭ ئىقتىسادىي ۋە ھەربىي تەرەققىياتىدا ئۆچمەس تۆھپە ياراتقان دېگەندەك تارىخىي پاكىتلارغا ئۇيغۇن بولمىغان كونا سەپسەتىسىنى بازارغا سالماقتا لېكىن قەدىمكى كۈسەن دۆلىتى تەۋەلىكىدىن زور مىقداردىكى مەدەنچىلىك ئىزنالىرىنىڭ تېپىلىشى ئۆز نۆۋىتىدە كۈسەن مەدەنىيىتى تەتقىقاتىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇپ ئۇنىڭغا مۇھىم مەنە ۋە مەزمۇن قوشىدۇ ئەقىل پاراسەتلىك ئەمگەكچان كۈسەن خەلقىنىڭ قەدىمكى دەۋرلەردىلا ئۆز زېمىنىدىكى تۈرلۈك مەدەن قېزىلمىلارنى تاۋلاپ ئۆزلىرىنىڭ ماددىي ۋە مەنىۋى ئېھتىياجىنى قاندۇرۇپ كەلگەنلىكىدەك يەكۈنلەرنى مۇستەھكەملەپ بېرىدۇ ئۇنداقتا خىتاي تەتقىقاتچىلىرىنىڭ ھەممە مەدەنىيەت ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىن كەلگەن دەيدىغان يۇقىرىقى سەپسەتىلىرىگە قارشى ئىلمىي پاكىتلارغا نەزەر سېلىپ باقايلى مەركىزىي ئاسىيانىڭ قىر يايلاقلىرىدىن بىپايان بوستانلىقلارغا جايلاشقان ئىپتىدائىي خارابە ئىزلىرى ۋە قەبرىستانلىقلاردىن ئىلگىرى كېيىن بولۇپ ناھايىتى كۆپ ساندا تۆمۈر ۋە مىس بۇيۇملارنىڭ قېزىۋېلىنغانلىقى بىزگە مەلۇم تارىم ۋادىسىنى ئېلىپ ئېيتىدىغان بولساق كۇچار ئاقتاغ مەدەنچىلىك خارابىسى قارادۆڭ زاغۇنلۇق كروران نىيە ۋە سامپۇل قەبرىستانلىقى قاتارلىق قەدىمىي مەدەنىيەت ئىزلىرىدىن بىر تۈركۈم مىس ۋە تۆمۈردىن ياسالغان ئوقيا ئوقى پىچاق قىڭراق قىلىچ خەنجەر قاتارلىق جەڭ قوراللىرى ۋە تۇرمۇش بۇيۇملىرى پالتا ئورغاق كەتمەن قاتارلىق دېھقانچىلىق قوراللىرى يەنە مىستىن ياسالغان قۇيما تەڭگە پۇل قاتارلىق بۇيۇملار بايقالغان قېزىۋېلىنغان مېتال بۇيۇملارنىڭ كىملەر تەرىپىدىن ياسالغانلىقى ۋە ئەينى ۋاقىتتىكى تېخنىكىنىڭ ئىختىراسى ماددىي بۇيۇملارنىڭ مەدەنىيەت تەۋەلىكى قاتارلىقلار ھالقىلىق ئامىللار بولۇپ بۇلارنى ئىسپاتلاش ئۈچۈن يەنىلا تارىخىي يازمىلار تارىخىي بايانلار ۋە ئارخېئولوگىيىلىك قېزىلمىلار تەتقىقاتىغا مۇراجىئەت قىلىشقا توغرا كېلىدۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئىلى نىلقا ناھىيىسى جەرەنتاي جىلغا ئېغىزىدىن ناھايىتى چوڭ بىر مەدەنچىلىك خارابىسى بايقالغان بولۇپ ئۈچ مىڭ بەش يۈز يىللىق تارىخقا ئىگە دەپ مۆلچەرلەنگەن بۇ پاكىتلار مەيلى تەڭرىتاغ ئېتىكىدىكى جايلاردا ياشىغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئەجدادلىرى بولسۇن ياكى تارىم ۋادىسىدا ياشىغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئەجدادلىرى بولسۇن ئۇلار ئاللىبۇرۇنلا ئۆزلىرى ياشىغان تۇپراقنىڭ ئەۋزەل تەبىئىي شارائىتىدىن پايدىلىنىپ كۆمۈر كۆيدۈرۈپ مەدەن ئېرىتىپ مىس تۆمۈر قاتارلىق مېتاللارنى تاۋلاش تېخنىكىسىنى ئىگىلىگەنلىكىنى ئىسپاتلاپ بېرىدۇ خەننامە غەربىي يۇرت تەزكىرىسى قاتارلىق قەدىمكى خىتاي تارىخىي يازمىلىرىدىمۇ غەربىي يۇرتنىڭ تاغلىرىدا ئۈستى ئوچۇق مىس تۆمۈر كانلىرىنىڭ كۆپلۈكى كۆمۈر كۆيدۈرۈپ مېتال تاۋلاش تېخنىكىسىنىڭ يۇقىرىلىقى تۆمۈرچىلىك كەسپىنىڭ تەرەققىي قىلغانلىقى بۇ جايدىكىلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىش سايمانلىرى ۋە قورال ياراغلارنى ياساپ ئۆز بەگلىكىنىڭ ئېھتىياجىنى قامدىغاندىن سىرت قوشنا بەگلىكلەر ۋە رايونلارغا ئېلىپ بېرىپ باشقا ماللارغا ئالماشتۇرغانلىقى توغرىسىدا مەلۇمات بېرىلگەن مەسىلەن چاقىلىق تاغلىرىدا تۆمۈر بار ئوقيا نەيزە قىلىچ ۋە ساۋۇت قاتارلىق ھەربىي قوراللارنى ئۆزى ياسايدۇ كۇچاردىن تۆمۈر مىس زەرنىخ قاتارلىقلار چىقىدۇ دېيىلگەن قەدىمكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى تەتقىقاتچىسى ئىمىن تۇرسۇن ئەپەندىنىڭ بايانىچە ئۇيغۇرلاردىكى تۆمۈرچىلىك قۇيمىچىلىق كەسپى قەدىمكى دەۋرلەردە ئىقتىسادىي تەرەققىيات ۋە سودىدا دەۋر بۆلگۈچ رول ئوينىغان ئىكەن ئىلگىرى چارۋا ماللار تەڭ قىممەتلىك ئالماشتۇرۇش بۇيۇمى بولغان بولسا ئۇنىڭ ئورنىنى ئاۋۋال مىس كېيىنچىرەك قىممەتلىك مېتال قاتارلىق مەدەنلەر ئىگىلىگەن ئىكەن ئىمىن تۇرسۇن يەنە تارىم ئويمانلىقىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئەجدادلىرى بۇ ساھەدە ناھايىتى پائالىيەتچان بولۇپ ئارتۇقچىلىقلىرىنى نامايان قىلغان دەپ كۆرسەتكەن تارىم ھاۋزىسىغا جايلاشقان قىزىل مىڭ ئۆي ۋە قۇمتۇر مىڭ ئۆيى قاتارلىق جايلاردىن تېپىلغان تاشكېمىر سەنئەتلىرى ۋە پۈتۈكلىرى ئەينى ۋاقىتتىكى ئىجتىمائىي رېئاللىقنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان بولۇپ بۇ رايوندىكى ماددىي مەدەنىيەت ۋە مەنىۋى مەدەنىيەت ئۇتۇقلىرىنى ئۆزىگە مۇجەسسەملىگەن ۋە كۈندىلىك ھايات ئېتىقاد ئىدېئولوگىيە سەنئەتنىڭ بىر پۈتۈن تارىخىي سەمەرىسىنى ئۆزىدە گەۋدىلەندۈرگەن دەپ قاراشقا بولىدۇ تۆت قېتىملىق گېرمانىيە تۇرپان ئېكسپېدىتسىيەسىنىڭ ۋەكىللىرىدىن بولغان مەشھۇر ئالىملاردىن لېكوك ۋە گرۈنۋېدېل ئىلگىرى كۈسەن دىيارىدىكى بۇددىزم مەدەنىيەت سەنئىتى تەتقىقاتى ھەققىدە دۇنياۋى يەكۈنلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان ۋە قىممەتلىك ئەسەرلەرنى قالدۇرغان لېكوك بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە بەشىنچى يىلى نەشر قىلغان ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ سەنئەت ۋە مەدەنىيەت تارىخىغا ئائىت سۈرەتلىك ئاتلاس ناملىق كىتابىدا كۈسەن مىڭ ئۆي تام رەسىملىرىدىكى مەدەنىيەت ئارقا كۆرۈنۈشى ھەققىدە ئالاھىدە توختالغان بولۇپ بۇ جايدىكى تام رەسىملىرىدە كۆپ ئۇچرايدىغان يېنىغا قىلىچ ۋە خەنجەر ئېسىۋالغان بېشىغا دۇبۇلغا كىيىۋالغان ئوبرازلار ھەققىدە مۇلاھىزە يۈرگۈزگەن

يۇقىرىدا ئىسمى تىلغا ئېلىنغان ئالىملار ئەينى ۋاقىتتا بۇ خىل قىلىچلارنىڭ يۇقىرى تەبىقە كىشىلىرى ئۈچۈن كۈسەنلىك يەرلىك تۆمۈرچى ئۇستاملار تەرىپىدىن ياسالغان بولۇشى ئېھتىماللىقىنى ۋە قىلىچلارنىڭ مىلادىيە بەشىنچى ئالتىنچى ئەسىرلەردە ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ غەربىي قىسىملىرىدا ياسالغان قىلىچلارغا ئوپمۇئوخشاش ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ دېمەك پاكىتلار قەدىمكى كۈسەن خەلقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تارىم ئويمانلىقى گىرۋەكلىرىدىكى ئاھالىلەر تۆمۈر مىس تاۋلاش تېخنىكىسىنى ئۆزلىرىدىن نەچچە مىڭ كىلومېتىر يىراقتىكى قەدىمكى خىتايلاردىن ئۆگەنگەن بولماستىن بەلكى ئۆزىگە خاس مىللىي ۋە ئەنئەنىۋى ھۈنەر تېخنىكا ۋە ماھارەت ئاساسىدا شەكىللەنگەن ئۇسلۇبىنى ياراتقان بۇ رايوندىكى مەدەنچىلىك ۋە باشقا مەدەنىيەتنىڭ ئىختىراچىلىرى دەل شۇ جايدىكى خەلقنىڭ ئۆزىدۇر ئەمما مەزكۇر رايونلارغا يېقىن بولغان ھىندىستان ئىران ۋە يۇنان مەدەنىيىتىنىڭ نادىر ئۈلگىلىرى ھەم يېتىپ كەلگەن